SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິໄລ ໜ້າທີ່ພາລາຍການພາສາລາວ ທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍນຳເອົາບົດອ່ານຂອງຫົວຂໍ້ເລື່ອງ ອັບເດດໂຄວິດ-19 New South Wales ມີຄົນຕາຍ 5 ຄົນ ແລະ ມີຄົນເປັນ ໂຄວິດ 319 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງລ່າສຸດ Victoria ເປັນຈາກທ້ອງຖິ່ນ 29 ລາຍ ທີ່ທຸກຄົນນັ້ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ສຳລັບລາຍລະອຽດອັນຄັກໆແນ່ໆ ໃຫ້ອ່ານ ແລະ ກົດເບິ່ງໃນຫົວຂໍ້ອັນ ດຽວກັນນັ້ນ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດສຳລັບທ່ານກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາລີ ສຳລັບວັນທີ 7 ສິງຫາ 2021 ເທດສະບານ Armidale ໃນລັດ New South Wales ຈະຖືກລັອກດາວ 7 ມື້ ຈາກ 5 ໂມງແລງຂອງມື້ນີ້ ຈຳນວນສະຖາ ນທີ່ສ່ຽງທົ່ວ Victoria ເຕີບໂຕຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ໄປຢູ່ Queensland ຈະຕ້ອງລໍຖ້າຈົນຮອດວັນອາທິດ ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າລັອກດາວນັ້ນຈະຖືກຍົກເລີກ ຫຼື ບໍ່ ໃນລັດ New South Wales ວິກິດໂຄວິດ-19 New South Wales ໜັກໜ່ວງຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໝ່ຈາກການຕິດ ແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນ 319 ຄົນ ໂດຍທີ່ພວກເຫຼົ່ານີ້ 51 ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ 210 ຄົນຈາກ 319 ຄົນນັ້ນຢູ່ທີ່ Sydney ພາກໃຕ້ສ່ຽງຕາເວັນຕົກ ທາງການ New South Wales ລາຍງານວ່າມີຄົນຕາຍຕື່ມ 5 ຄົນໃນຄືນແລ້ວນີ້ ທັງ 5 ຄົນນັ້ ນບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດໃຫ້ ເຂດເທດສະບານ Armidale ຂອງຊົນນະບົດ New South Wales ກຳລັງຈະລັອກດາວ 1 ສັບປະດາ ຈາກແຕ່ 5 ໂມງແລງມື້ນີ້ ຈົນກວ່າ 12 ໂມງ 1 ນາທີ ຂອງວັນອາທິດທີ 15 ສິງຫາ 2021 ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ຄລີນິກ ໂດຍກົດໃສ່ List of vaccination clinics ໃນລັດ Victoria Victoria ມີ 29 ຄົນໃໝ່ເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ບໍ່ມີຈັກຄົນນັ້ນຢູ່ໃນ Quarantine ເມື່ອຕິດແປດຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ ທຸກກໍລະນີນັ້ນມີສາຍພົວພັນເຖິງການແຜ່ລະບາດຂອງປັດຈຸບັນນີ້ ທາງການສາທາລະນະ ສຸກບອກເຕືອນວ່າຈຳນວນສະຖານທີ່ສ່ຽງອາດທະວີຂຶ້ນໃນລັດ Victoria ໂຮງຮຽນສີ່ແຫ່ງໃນ Melbourne ບັດນີ້ມີສາຍພົວພັນເຖິງຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ບ່ອນສ່ຽງໂດຍກົດໃສ່ List of Exposure Sites ໃນລັດ Queensland Queensland ມີ 13 ຄົນໃໝ່ເປັນ ໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ທັງໝົດມີສາຍພົວພັນເຖິງອິນໂດໂຣປີລີທີ່ເປັນບໍ່ເກີດ ຈຳນວນທີ່ເປັນໂດຍມີຊີວິດຊີວາຢູ່ ຢູ່ Queensland ມີ 144 ຄົນ ດັອກເຕີ ເຈແນັດ ຢັງ ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ Queensland ເວົ້າວ່າ ຍານາງຈະລໍຖ້ າຈົນກວ່າຕອນເຊົ້າ ວັນອາທິດ ເພື່ອຈະຮູ້ເຫັນຈຳນວນຂອງວັນອາທິດນັ້ນ ວ່າລັອກດາວຂອງຄວີນສແລນພາກໃຕ້ສ່ຽງຕາເວັນອອກ ຈະຖືກຍົກເລີກຕາມການວາງໄວ້ໃນສີ່ໂມງແລງຂອງວັນອາທິດຫຼືບໍ່ ຄວໍຣັ ນທີນ ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ຄວໍຣັນທີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ ເທຣິທໍຣີ ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາ ງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກ ລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ນະທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus